ເພາະມີຄົນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍເປັນຫ່ວງເລື່ອງກະດູກຜ່ອຍ ໂດຍສະເພາະທ່ານຍິງທັງຫຼາຍ ວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າກະດູກຂອງທ່ານຜ່ອຍຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອກວດກາເບິ່ງ ທ່ານໝໍຈະຊັ່ງກະດູກ ແລະ ສ າມາດບອກໄດ້ວ່າກະດູກເລີ່ມຜ່ອຍ ຫຼື ຜ່ອຍແລ້ວ ມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຄວຊຽມລະລາຍໄປຈາກກະດູກ ແລະ ແຂ້ວຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ແຄວຊຽມເປັນທາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວແຂງແຮງ ແຄວຊຽມຈຳນວນໜຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແຂງໂຕເມື່ອໄດ້ຮັບບາດແຜ ແຄວຊຽມຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນມີພະລັງ ເມື່ອຂາດແຄວຊຽມ ຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນປັ້ນ ແລະ ແຄວຊຽມຍັງຊ່ວຍຮັກສາ ຄວາມສົມດຸນຂອງກົດອາຊິດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາອີກດ້ວຍ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແມ່ນເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະໂປຣຕີນເປັນອາຫານທີ່ມີຄ ວາມເປັນກົດ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ເລືອດຈະມີຄວາມເປັນກົດສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຕ້ອງດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນລົງໄປນັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດສະພາບຄວາ ມເປັນກົດ ແຕ່ຖ້າແຄວຊຽມທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍກໍຈະດູດຈະດຶງເອົາແຄວຊຽມຈາກກະດູກມາໃຊ້ ຖ້າອາການນີ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາຂອງກະດູກຫຼຸດລົງໄດ້ ເຊິ່ ງຈະນຳໄປສູ່ກະດູກຜ່ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນິຍົມຈຳພວກນ້ຳອັດລົມ ໂຊດາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ປະສົມສານເຄມີ ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງດື່ມເ ຫຼົ່ານີ້ມີກົດຫຼາຍຊະນິດປະສົມຢູ່ ເຊັ່ນ ກົດໂຟສຟໍຣິກ ເປັນຕົ້ນ ການດື່ມນ້ຳຊາ ກາເຟ ແລະ ເຫຼົ້າເບຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ຮໍໂມນເພດກໍມີຜົນຕໍ່ການດູດຊຶມ ແລະ ຮັກສາປະລິມານແຄວຊຽມໃນກະດູກອີກດ້ວຍ ຮໍໂມນເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດລົງເມື່ອຄົນເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼຸດລົງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ກະດູກບາງ ແລະ ແຕກຫັກງ່າຍ ເຮົາຈະສັ ງເກດເຫັນວ່າຄົນເຖົ້າມີອາການແບບນີ້ຍ້ອນກະດູກບາງ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດສູງ ຮ່າງກາຍຈະສູນເສຍປະລິມານແຄວຊຽມຫຼາຍຂຶ້ນຄືກັນ ຄົນທົ່ວໄປເມື່ອອາຍຸຜ່ານໄວກາງຄົນໄປແລ້ວ ກະດູກຈະບໍ່ ແຂງແຮງຄືເກົ່າ ແຕ່ສຳລັບພີ່ນ້ອງຊາວນາຊາວສວນ ທີ່ໃຊ້ກຳລັງໃນການເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການອອກກຳລັງກາຍເທົ່າໃດ ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວກໍຈະແຂງແຮງ ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກັບ ໂຕະ ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ ຄວນຫາເວລາອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເພາະການອອກກຳລັງກາຍ ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກັບສະສົມແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ອອກກຳລັ ງກາຍ ການສະສົມແຄວຊຽມຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປກໍມີຜົນເສຍຄືກັນ ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ນັກແລ່ນມາຣາທອນຍິງເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນໝົ ດກ່ອນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສູນເສຍແຄວຊຽມໄວຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນທຸກເພດທຸກໄວຈຶ່ງຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເໝາະສົມ ເພາະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນກະ ດູກຜ່ອຍໄດ້ດີ ຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະມີກະດູກທີ່ແຂງແຮງ ສາເຫດຂອງກະດູກເສື່ອມອີກສາເຫດໜຶ່ງກໍຄື ການສູບຢາ ການດື່ມເຫຼົ້າ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານຄາເຟອິນ ແລະ ຢາບາງ ຊະນິດກໍເຮັດໃຫ້ກະດູກເສື່ອມໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ການກິນປາໂຕນ້ອຍພ້ອມທັງກະດູກ ແລະ ການດື່ມນົມຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມສູງ ສຳລັບນົມນັ້ນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແຄວຊຽມສູງ ແຕ່ຮ່ າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດດູດຊຶມແຄວຊຽມທີ່ມີຢູ່ໃນນົມນັ້ນໄດ້ທັງໝົດ ມີການສຶກສາພົບວ່າ ປະລິມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຫາ 80 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຄວຊຽມຖືກຂັບຖ່າຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນ ການດື່ມນົມຫຼາຍ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ ເພາະການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ວິຕາມິນດີມີສ່ວນສຳຄັນໃນການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍ ການໄດ້ຮັບແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າກໍຈ ະມີປະໂຫຍດຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ສະພາບຄວາມເປັນກົດໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ກໍມີສ່ວນສຳຄັນ ຖ້າກະເພາະມີຄວາມເປັນກົດຕ່ຳເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຫຼຸດລົງ ເຊັ່ ນ ອາຫານຈຳພວກໄຂມັນສູງ ຫຼື ມີສານຟົດສະຟໍຣັດສູງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມຕາມທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ອາຫານຈຳພວກຜັກສີຂຽວ ພືດທີ່ມີໃຍ ແລະ ໝາກໄມ້ສົ້ມຊະນິດຕ່າງໆ ມີແຄວຊຽມຫຼາຍ ອາຫາ ນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄວຊຽມ ແຕ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບຂອງການດູດຊຶມແຄວຊຽມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າລືມວ່າ ຢາກໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຄວຊຽມທີ່ພຽງພໍ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຮອ ດຕອນນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເ ໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລ ະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝ າຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ

lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງໂດຍອ້າຍສຳລານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອ ງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at awr.org lao at awr.org
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ເຮົາຄົງຈະໄດ້ຍິນຂ່າວສານຢ່າງມາກມາຍ ທ່ານມີແດ່ບໍທີ່ຈະບໍ່ມີຂ່າວຮ້າຍໃດໆຈາກທົ່ວໂລກ ຍາກທີ່ຈະບໍ່ມີຂ່າວຮ້າຍແມ່ນຫຼືບໍ່ ຍິ່ງຄົນທີ່ຕິດຕາມຂ່າວສາ ນທາງດ້ານວິທະຍຸ ໂທລະທັດ ໜັງສືພິມ ຈາກອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ ກໍຍິ່ງໄດ້ຮັບຂ່າວສານຢ່າງມາກມາຍ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ບັນຫາຂອງໂລກທຸກມື້ນີ້ ນັບວັນນັບໜັກໜ່ວງ ແລະ ສາຫັດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວ າມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງປະເທດ ຄວາມຂັດແຍ້ງເລື່ອງຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ບັນຫາໃນຄອບຄົວ ບັນຫາຂອງຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ບັນຫາຂອງນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆອີກຢ່າງມາກມາ ຍຫຼາຍບັນຫາ ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ ຄຳຕອບຂອງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ມີຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍກໍສຸດແທ້ແຕ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ຄວາມຈາກນິດຕະຍະສານໄທ ຊຶ່ງເປັນນິດຕະຍະສານຕ່າງປະເທດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ສະບັບວັນ ທີ 21 ຕຸລາຄົມ 2534 ມີຂໍ້ຄວາມວ່າຢ່າງນີ້ ເຮົາເຊື່ອວ່າມານຮ້າຍມີຈິງ ແລະ ແຜນງານທີ່ມັນຕັ້ງໃຈເຮັດມີດັ່ງນີ້ ອັນດັບແລກ ມັນບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ໃຜມີລູກ ສອງ ເມື່ອໃຜມີຄັນ ມັນຕ້ອງການຂ້າເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຫາກບໍ່ຖື ກຂ້າດ້ວຍການເຮັດແທ້ງ ມັນກໍຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາປະຖິ້ມເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼືທຳການທາລຸນ ທັງຮ່າງກາຍ ທັງອາລົມ ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຝູງປີສາດຈາກນະລົກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການທຳລາຍເດັກໆ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍວິທີໃດວິທີໜຶ່ງ ເພາະເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຄືຜູ້ໃຫຍ່ໃນວັນໜ້າ ຖ້າພວກມັນສາມາດທຳໃຫ້ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ບິດບ້ຽວ ຫຼືເກີດບາດແຜໃນຊີວິດ ເຂົາຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ວິປະລິດແປປວນ ທີ່ພ້ ອມຈະຖ່າຍທອດຄວາມທຸກອັນຊົ່ວຮ້າຍນີ້ໄປສູ່ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ຜູ້ຂຽນມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ມານຊາຕານມີຈິງ ແລະ ມັນຄືຜູ້ກໍ່ບັນຫາໃນໂລກນີ້ ເພາະມັນບໍ່ຢ າກເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າ ບໍ່ຢາກເຫັນໂລກມີສັນຕິສຸກ ມັນຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດທຸກຢ່າງ ເພື່ອສ້າງບັນຫາໃຫ້ຊາວໂລກທຸກຄົນຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາສາລະພັດ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກໍມີຄົນຈຳນວນມາກມາຍທີ່ຫັນໄ ປປະພຶດຜິດ ເຮັດຕົວຢ່າງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໃນຮູບແບບຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆ ກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນຍາຍລັກສະນະຂອງໂລກໃນສະໄໝກ່ອນນ້ຳຖ້ວມໂລກວ່າ ອົງພະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງເຫັນວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດຢູ່ໃນໂລກທະວີມາກຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຄິດຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍໂນ້ມອ່ຽງໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວຊ້າຢູ່ສະເໝີ ໃນຍຸກຕໍ່ມາເມື່ອ 3,000 ປີທີ່ແລ້ວ ຜູ້ຂຽນພະຄຣິສຕະ ທຳຄຳພີໄດ້ບັນຍາຍເຖິງສະພາບຂອງຄົນໃນຍຸກນັ້ນວ່າ ພະເຈົ້າຫວັງຈະໃຫ້ພວກເຂົາມີໝາກມີຜົນ ອອກມາເປັນຄວາມຍຸຕິທຳ ແຕ່ກັບເຫັນເປັນການນອງເລືອດ ຊົງຄາດຫວັງຄວາມຊອບທຳ ແຕ່ກັບໄດ້ຍິນຕັ້ ງແຕ່ສຽງຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ທົນທຸກທໍລະມານ ຈາກຂໍ້ຄວາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານໄປແລ້ວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍໃນໂລກນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ຕະຫຼອດມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ຄົນທຸກຄົນຍາກ ຄົນດ້ອ ຍໂອກາດຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ ປະເທດໃຫຍ່ເອົາປຽບປະເທດນ້ອຍ ນອກຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເກີດຈາກນ້ຳມືຂອງມະນຸດແລ້ວ ຊາຕານກໍຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາອີກຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ໃນສະໄໝສົ ງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ມີຄົນຕາຍໄປກວ່າ 30 ລ້ານຄົນ ທັງທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານເສຍຊີວິດ ແລະ ສູນຫາຍໄປກວ່າ 60 ລ້ານຄົນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້ ຊາຕ ານຍິ່ງຈະເພີ່ມກຳລັງໃນການສ້າງຄວາມພິນາດໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ແມ້ວ່າໃນຂະນະນີ້ມານຍັງຄົງເຮັດວຽກຂອງມັນຢູ່ ແລະ ກໍກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ ທາງທະເລ ທາງບົກ ຄວາມໂກລາຫົນ ແລ ະ ກໍທຸກຢ່າງທີ່ມັນເຮັດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນວ່າ ພາຍຸທໍນາໂດ ແລະ ກໍພາຍຸຕ່າງໆ ຊຶ່ງພວກເຮົາເຫັນແລ້ວເປັນຕາໜ້າຢ້ານກົວ ມີນ້ຳຖ້ວມ ມີພາຍຸໄຊໂຄລນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມຕາມຊາຍຝັ່ງ ແລະ ກໍມີແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນທົ່ ວທຸກແຫ່ງຫົນ ຢູ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຊາຕານກຳລັງໃຊ້ອຳນາດຂອງມັນ ທຸ່ມເທກຳລັງຂອງມັນຢ່າງເຕັມທີ່ ພະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ວິບັດຈະມີແກ່ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທະເລ ເພາະວ່າມານໄດ້ລົງມາຫາ ພວກເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຄຽດ ເພາະມັນຮູ້ວ່າເວລາຂອງມັນມີໜ້ອຍເຕັມທີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຮົາບໍ່ມີທາງລອດພົ້ນຈາກຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ມີຜູ້ໃດບອກໄດ້ເລີຍວ່າຈະເກີດອັນໃດຂຶ້ນກັບບ້ານເມືອງຂອງເຮົ າ ພະເຢຊູຊົງກ່າວໃຫ້ກັບມະນຸດທຸກຄົນເຊື່ອ ແລະ ວາງໃຈໃນພະອົງ ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຂອງເຮົາ ພະອົງຈະຊົງຮັກສາໄວ້ ແມ້ແຕ່ຄວາມຕາຍກໍບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ ເພາະພຣະອົງຈະເ ຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງຟື້ນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຊາຕານໄດ້ພ່າຍແພ້ແກ່ພຣະເຢຊູແລ້ວ ຂະນະນີ້ ພຣະອົງຊົງຍອມໃຫ້ມັນເຜີຍທາດແທ້ຂອງມັນອອກມາໃຫ້ຈົນໝົດ ຈາກນັ້ນວັນໜຶ່ງຈະມ າເຖິງ ເມື່ອພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາ ແລະ ຕັດສິນລົງໂທດມັນເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໜ້າເສຍດາຍ ມາຮອດນີ້ເວລາພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບ ຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ